SBS Radio ຟັງເບິ່ງດູທ່ານເອີຍ ມັນເປັນໜ້າຢ້ານກົວ ຫຼືວ່າເປັນຕາຊົມຊື່ນດີໃຈຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນນຳຫຼືບໍ່ ແລະ ຂໍຖາມວ່າ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານໄປນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແຫ່ງສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາ ວ ທ່ານຈະແວະໄປລອງກິນໝາຕາມຕະຫຼາດຕະລີບາງຫົນແຫ່ງຫຼືບໍ່ ນີ້ຕອບໄດ້ງ່າຍ ໂດຍຕອບວ່າ ບາງທີ ຫຼືວ່າຈະໄປກິນ ຫຼືວ່າຈະບໍ່ກິນ ແຕ່ບັດຖາມທ່ານວ່າ ທ່ານຈະກິນຊີ້ນທີ່ຖືກປູກຂຶ້ນມາໃນຫ້ອງວິທະຍາສາດ ໂດຍໃຊ້ແຊລຕ່າງໆເດ ທ່ານຈະກິນມັນຫຼືບໍ່ ນີ້ຄົງຈະຄິດແດ່ກ່ອນທີ່ຈະຕອບ ປະເທດອົດສະຕຣາລີເປັນປະເທດໜຶ່ງທີ່ມັກກິນຊີ້ນແດງ ຈັກວ່າຊີ້ນແບ້ ຊີ້ນແກະ ຊີ້ນແພະ ຊີ້ນມ້າ ຊີ້ນໝູ ຊີ້ນງົວ ແລະ ອື່ນເປັນຕົ້ນ ຊີ້ນງົວ ຊີ້ ນໄກ່ ຊີ້ນໝູ ແລະ ຊີ້ນປາ ທີ່ຖືກຜະລິດຄືປູກອອກມາ ອາດເປັນສິ່ງທີ່ມີຂຶ້ນ ຍ້ອນການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ຍ້ອນການທີ່ວ່າສັດມີຊີວິດ Mmm it smells fantastic. ມັນມີກິ່ນດັ່ງຊີ້ນໄກ່ ມັນຄືຊີ້ນໄກ່ ມັນກໍມີລົດຊາດດັ່ງຊີ້ນໄກ່

ພວກທ່ານເອົາແຊລນັ້ນກັບອາຫານທີ່ແຊລນັ້ນຕ້ອງການ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ມັນກັບເປັນຊີ້ນ ແລະ ເມື່ອແຊລນັ້ນເປັນຊີ້ນແລ້ວ ພວກທ່ານເກັບກ່ຽວມັນ ແລະ ຄົວມັນເປັນອາຫານທີ່ພວກເຮົາມັກກິນ ນັ້ນເປັນຊີ້ນທີ່ຖື ກປູກຂຶ້ນມາຈາກແຊລຊີ້ນວ່າເທາະ ໜັງສືລາຍງານອັນໜຶ່ງຂອງເດືອນມິຖຸນາ ໂດຍບໍລິສັດທີ່ປຶກສາ ຄື ເອທີ ເຄີດເນ ກະຕວງວ່າ ພາຍໃນປີ 2040 ຊີ້ນທີ່ປູກມາຈາກແຊລຈະຕົກເປັນ 35 ເປີເຊັນ ຂອງຊີ້ນທີ່ຄົນເຮົາກິນຢູ່ ໃນໂລກນີ້ ຊີ້ນທີ່ຖືກປູກນີ້ ຖືກຜະລິດອອກມາໂດຍການເອົາແຊລຈາກສັດ ແລ້ວເອົາມັນໄປປູກໃຫ້ກັບກາຍເປັນຊີ້ນດິບ ບໍລິສັດ Memphis Meats ເປັນບໍລິສັດທີ່ຄົ້ນຄວ້າໃນເລື່ອງນີ້ ແລະ ດຶງດູດໄດ້ນັກໝູນເງິນໝູນຄຳຫຼາຍແລ້ວ ຮ່ວມດ້ວຍມະຫາເສດຖີໃຫຍ່ Richard Branson ແລະ Bill Gates ແຕ່ທ່ານວາເລຕີ ທີ່ຖືກຝຶກຫັດເປັນ Cardiologist ເລີ່ມບໍລິສັດ Memphis Meats ຂຶ້ນມາ ເມື່ອທ່ານເຫັນພະລັງວັງຊາຂອງ Stem Cells ປິ່ນປົວພະຍາດໄດ້ ຮັບຮູ້ວ່າມັນຍັງໄກຈາກຄວາມຈິງຢູ່

ທີ່ບໍ່ຫົວຊາເຖິງຊີວິດຈິດໃຈຂອງສັດ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນຊີ້ນທີ່ປູກມາຈາກແຊລ ເຫັນວ່າຊີ້ນນັ້ນເໝາະສົມກວ່າຊີ້ນອັນປົກກະຕິ ຍ້ອນວ່າມັນບໍ່ອາໄສທີ່ດິນ ນ້ຳ ແລະ ຂອງປູກຂອງຝັງທີ່ຕ້ອງການເພື່ອລ້ຽງສັດ ທັງກໍເ ຫັນວ່າສິ່ງທີ່ຕ້ອງການນີ້ເປັນສິ່ງທີ່ປັ່ນຄວັນເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ຮ້ອນຂຶ້ນ ໃນທຸກໆປີ ສັດທີ່ຢູ່ຕາມໜ້າດິນ 66,000 ລ້ານໂຕຖືກຂ້າ ເພື່ອເປັນອາຫານການກິນ ແລະ ນີ້ຄົງທະວີຂຶ້ນຍ້ອນຄວາມຕ້ອງການທະວີຂຶ້ນ ໂດຍສາທາລະ ນະລັດປະຊາຊົນຈີນ ແລະ ບັນດາປະເທດຕ່າງໆໃນອາຊີ ສັດທີ່ກິນຫຍ້າກໍຜະລິດແກັສ 18 ເປີເຊັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກນີ້ຮ້ອນຂຶ້ນ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກໆໜ້າທຸກໆຕາມີຄວາມຕຽມພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະກິນຊີ້ນທີ່ປູກຂຶ້ນມາ ບໍ່ວ່າມັ ນຈະແມ່ນໄສ້ອົ່ວ ຊີ້ນເອິກໄກ່ ແລະ ລູກຊີ້ນກໍຕາມແຕ່

ຍັງເປັນເລື່ອງເປັນລາວຂອງກິດຈະການວິທະຍາສາດຢູ່ ໃນດ້ານປູປາ ການຫາປາເກີນຂອບເຂດ ກໍເປັນຄວາມຈິງທີ່ຮູ້ເຫັນກັນໃນທະເລ ແລະ ມະຫາສະໝຸດຕ່າງໆແລ້ວ ບໍລິສັດ Finless Foods ປູກຊີ້ນປາແລ້ວ ແລະ ອາຫ ານທະເລດ້ວຍ ແລະ ຜະລິດຊີ້ນປາຊາລມອນ ປາປາກ ແລະ ປາຊີບາສ ທີ່ຖືກປູກຂຶ້ນມາໂດຍແຊລແລ້ວ ແລະ ດຽວນີ້ກໍກຳລັງປູກຊີ້ນປາ Bluefin Tuna ທີ່ເປັນປາທີ່ຄົນມັກຊອບ ທີ່ປາດັ່ງກ່າວຖືກຕຶກຖືກຫາເອົາໂພດໄປ ແລະ ຊີ້ ນຂອງມັນກໍມີທາດເມີກູຣີ ຄືທາດນ້ຳບາຫຼອດຫຼາຍ

ແລະອາຫານແລະຢາຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ປະກາດເຂົ້າຮ່ວມການຜະລິດ ແລະໃສ່ຂໍ້ມູນໃສ່ຊີ້ນທີ່ຖືກປູກຂຶ້ນມາໂດຍແຊລສ໌ ພວກເພິ່ນຈະປົກປ້ອງສາທາລະນະຊົນຢ່າງໜັກແໜ້ນ ຈາກການຕິດແປດແມ່ພ ະຍາດແບັກທີເຣຍ ແລະການນາບຂູ່ຕ່າງໆ ທີ່ຈະມີມາຈາກຊີ້ນທີ່ຖືກປູກຂຶ້ນມາ ຈາກຫ້ອງວິທະຍາສາດ ແລະມັນກໍຄົງຈະມີອຸດສາຫະກຳທີ່ປູກຊີ້ນຕ່າງໆ ທີ່ຈະຕໍ່ຕ້ານຄົນລ້ຽງສັດຕ່າງໆນານາ ຈັ່ງໃດກໍຕາມ ບໍລິສັ ດ Vegan Australia ເວົ້າວ່າ ຈຸດປະສົງອັນຈິງແທ້ແມ່ນຊອກຫາວິທີທາງເພື່ອລ້ຽງເກືອພົນລະເມືອງຂອງໂລກນີ້ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງທຳລາຍໂລກນີ້ ທີ່ເມື່ອນັ້ນມັນມີວິທີທາງອັນໄດ້ຜົນກວ່າທີ່ຈະປູກຊີ້ນອອກມາ ໃນເວລານີ້ ຊີ້ນທີ່ປູກ ອອກມາບໍ່ມີໄວ້ຂາຍໃຫ້ແກ່ຄົນທັງຫຼາຍໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີເທື່ອ sbs.com.au